عيال کي به تون کڻ، باقي ٻيا ماڻهو ٻڏي ويندا. ان ۾ ٻن ماڻهن جي مراد هئي، هڪڙي سندس گهر واري ۽ ٻيو ڪنعان جيڪو سندس پٽ هيو. مطلب هيو ته انهن جي باري ۾ توهان سوال نه ڪجو جو اهي ڪجهه شرڪ ۽ ڪجهه ارتڪاب معاصي ۾ مبتلا هيا، تنهنڪري تنهنجي شفاعت جا حقدار ڪونهن.

پر ڪن سببن جي ڪري ان کي خفيف ڪري ڇڏبو آهي. ان ڪنا لمبتلين نشاني ان جي لام پويون هوندو آهي تاڪيد جو، تنهن ڪري معنيٰ سمجهه ۾ پئي ايندي آهي. انه ڪنا لمبتلين بيشڪ واقعو هي آهي ته اسان آهيون امتحان وٺندڙ ۽ جاچيندڙ. جيئن ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمايو آهي ته اسان ان کي نصيحت ۽ عبرت بڻائي ڇڏيوسي جيڪو شخص ان مان عبرت حاصل ڪري اها عبرت ٿي پئي.

ٻيا ٽولا، ٻي جماعت، الله تعاليٰ فرمايو ته اسان پوء هڪڙي ٻي جماعت اٿاري جيڪا حضرت نوح عليه السلام کان بعد اٿي. ڪهڙي اها ٻي جماعت آهي؟ ان ٻي جماعت جي متعلق قرآن پاڪ ۾ دليل اچي ٿو واذڪروا اذ جعلڪم خلفاء من بعد قوم نوح اهو قرآن پاڪ جو جملو سورت اعراف ۾ عاد جي قصي ۾ ٿو اچي. سمجهه ۾ آيو ته عاد اوليٰ، عاد حب، عاد اوليٰ حضرت نوح عليه السلام کان بعد ٿيو آهي، جنهن جي لاء هتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ان کان بعد ٻي قوم اٿاري ٿي. ۽ ٻي قوم جو تقرر قرآن شريف جي ان آيت مان سمجهه ۾ اچي ٿو، اها آيت آهي واذڪروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ۽ اها ڳالهه عاد سان خطاب آهي تنهنڪري عاد جي قوم سمجهه ۾ اچي ٿي. قرنا آخرين بمعنيٰ قوما آخرين قرن جي لفظ جي اصطلاح وسيع آهي قرن بمعنيٰ جماعت قرن بمعنيٰ قوم قرن بمعنيٰ صدي

انهن الله تبارڪ وتعاليٰ جي دين جي ڪيترن ماڻهن مخالفت ڪئي ۽ ان جي دين جي برخلاف هنن پنهنجي مهم هلائي ۽ ڳالهه ڪهڙي هئي مرڻ کان بعد اٿڻ الله تعاليٰ جو حساب ڪتاب ثواب جو بدلو عزت عقاب جو بدلو ذلت ۽ انهن جي اها غفلت ۽ بي پرواهي صرف ان ڪري جو رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اترفناهم في الحياة الدنيا دنيا جي حياتي ۾ اسان انهن کي عيش آرام ڏنو ماڻهو هن عيش ۽ آرام ۾ پنهنجي خوش حال کي ڏسي ايڏو غافل ۽ بي پرواهه بڻجي وڃي ٿو جو بجاء هن جي جو رب تعاليٰ جي طرف انهن نعمتن جي صلي ۾ ۾ جهڪي مخالف ٿي پوي ۽ برخلافي ڪري اهو ٿيندو آهي دنيا جي حياتي جو غرور ان غرور ۾ هنن الله تعاليٰ جي حساب ڪتاب کي، قيامت ۾ اٿڻ کي، عذاب ثواب کي ڇڏي ڏنو. اها هئي هن جي حقيقت. پوء رب تعاليٰ ٿو فرمائي انهن ماڻهن جي لاء الله جي رحمت کان ڏوري ٿي وڏو بعد انهن کي پهتو جي هيٺ اچي ٿو هيهات هيهات لما توعدون معنيٰ، جنهن شيء جو توهان کي دڙڪو ڏنو ويو، اها شيء رحمت کان پري آهي، رحمت کان پري آهي. مطلب ته توهان ان صورت ۾ جڏهن مبتلا ٿيندؤ جو الله جو عذاب اچي وڃي، پوء اتي رحمت کان توهان تمام پري آهيو. اهو مطلب ٿيو.

ان جو بدلو آخرت ۾ حاصل ڪرڻ بس سڀني نبين جي پروگرام تي اهو ساڳو آهي قال الملأ من قومه ان نبي سڳوري جي قوم جي جماعت وري به مخالفت ڪئي ۽ صورت اها ساڳي مخالفت جي رهي ڪذبوا بلقاء الآخرة الله تعاليٰ جي ملاقات جو ۽ آخرت جي ملاقات جو هنن انڪار ڪيو اترفناهم في الحياة الدنيا دنيا جي حياتي ۾ اسان هنن کي

اهو حضرت صالح عليه السلام کي انهن جواب ڏنو ۽ ان قوم اهي عيب ڪڍيا نبيء جا جيڪڏهن نبوت هجي ته ڪو ملڪ هجي ها اهڙي کا مقدس شخصيت هجي ها هن جو اٿڻ ويهڻ ۽ معاملات سڄا اسان انسانن جهڙا باقي رهي وڃي هن جي دعويٰ نبوت جي ۽ پروگرام ته اهو ته پنهنجي امير ٿيڻ جي لاء اسان کي ٿو ڏئي. ولئن اطعتم بشرا مثلکم ۽ جيڪڏهن توهان هلڻ لڳندؤ اهڙي انسان جي چوڻ تي جيڪو توهان جهڙو انسان آهي انڪم اذا لخاسرون پوء بيشڪ تنهن وقت توهان خسران ۾ آهيو نقصان ۾ آهيو پوء ته توهان جي ڪا عزت نه رهندي خرابي ۽ ذلت اچي ويندي معمولي ماڻهو کي خواهه مخواهه توهان پنهنجو مخدوم ۽ بزرگ سمجهي ان جي پٺيان لڳي پئو. اهو ان وقت جي وڏيرن، اميرن، دنيا جي عزت وارن اهڙي قسم جو فيصلو ڪيو. اهي ماڻهو هاڻي اسان کان منهن ڦيري انهيء ڏانهن ويندا، اسان جي عزت جي بجاء ان جي عزت ڪندا. اسان به جيڪڏهن ان جي عزت ڪنداسون ته رهندو پنهنجي بي عزتي ۾ گويا اسان تائيد ڪئي. ائين نه پيا سمجهن ته دين ۾ عزت آهي، اسلام ۾ عزت آهي. فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين عزت الله جي، الله جي رسول جي عزت آهي مؤمنن جي. ۽ اها عزت ايڏي وڏي آهي جو رب تعاليٰ پنهنجي طرفان جيڪا عزت ٻڌائي ۽ نبي جي عزت ٻڌائي مؤمن جي عزت ٻڌائي اکر هڪڙو عزت جو آندو اٿائين فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين عزت هڪڙي الله جي رسول جي مؤمنن مگر ان ڳالهه کي هنن دنيا پرستن ڪونه سمجهيو نبيء ۾ سندس کاڌو کائڻ نبيء ۾ پاڻي پيئڻ اٿڻ ويهڻ ان قسم جون شيون هنن وڏ ڪڍي ۽ عيب بڻايو

ٿي ويندؤ پراڻيون، پوء توهان کي انسان بڻائي اٿاريو ويندو، الله وٽ هلي بيهندؤ، حساب ڪتاب ڏيندؤ، اها پري آهي، عقل کان ٻاهر آهي. اهو ڪلام جيڪڏهن چئجي انهن شخصن جو ته پوء اها معنيٰ آهي، ان هي الا حياتنا الدنيا، ناهي اها مگر دنيا جي حياتي، جنهن ۾ اسان زنده آهيون، نموت و نحيا، جو اسان مرون به ٿا، باقي جيئرا به آهيون. وما نحن بمبعوثين ۽ اسان ناهيون اٿاريل مطلب هي آهي ته اسان وٽ اهو خيال ئي دل ۾ ڪونهي نه ڪو فيصلو آهي ته ڪو ٻيهر اٿنداسين بعث بعد الموت جو هنن انڪار ڪيو حالانڪه اهو مسئلو اهڙو هيو جو ان مسئلي جي مڃڻ سان ڪوئي هنن کي نقصان ته ڪونه ٿئي ها پاڻ هدايت هئي پر جيڪا گمراهي هئي تنهن جي بچڻ جي لاء تسلي کپي انهيء ۾

پنهنجي نفس کي ڀلي لذتون ڏياري، ان هو الا رجل افترا علي الله ڪذبا، ناهي اهو مگر هڪڙو مرد آهي جنهن افتراء ڪيو آهي، ٻڌو آهي الله تعالي تي ڪوڙ کي، وما نحن له بمؤمنين ۽ ناهيون اسان ان جا مڃيندڙ، مؤمن معنيٰ ايمان آڻيندڙ، معنيٰ اسان نه مڃيندڙ آهيون، اهو انهن سردارن چيو فيصلو ڪيو. اها فتويٰ ڏئي پنهنجي قوم کي مضبوط ڪرڻ جي انهن ڪوشش ڪئي.

ٿي پوندؤ، صبح جو رهجي ويندؤ نادمين، پشيمان، الله جو عذاب اچي ويندو، ان کان بعد پڇتائيندؤ، پڇتائڻ نفعو نه ڏيندو. رب تعاليٰ کان اها دعا گهريائين، دعا گهري پوء هنن کي اها چئلينج ڪئي. اچي ٿو فاخذتهم صاعقة من الله تعاليٰ الله تعاليٰ جو عذاب هنن تي آيو، هڪڙي بجلي ڪري مٿان.

نه ٿي اڳي ٿئي. مدت، ڪنهن قوم کان جنهن قوم جي وقت ۽ ان جي دنيا ۾ رهڻ کي الله تعاليٰ فرمائي ٿو اسان مقرر ڪيو آهي، انهي کان اڳرائي نه ٿي ڪري معنيٰ ڪجهه وڌيڪ وقت وٺي ۽ اڃا به رهي. وما يستاخرون، يا ڪجهه پوئتي رهن وڌيڪ اڳي هليا وڃن يا پوئتي ٿي وڃن، ائين ڪونه ٿيندو. جيڪا قوم جنهن پنهنجي پيغمبرن جي تڪذيب ڪئي. پنهنجي وعدي هلاڪت تي هلاڪ ٿي وڃي ٿي ۽ انهن جو وعدو ايترو پورو آهي جو نه منٽ اڳي ٿئي نه پوء ٿئي اهڙي طرح الله تعاليٰ قومن ڏانهن رسول پي موڪليا ته جيئن انهن کي هدايت ڪري ۽ وقت وقت تي انهن کي سزائون به اينديون ويون انسانن ۾ جيڪي فسادي عنصر هيا تن کي الله تعاليٰ ختم ڪندو باقي صالح عنصر کي پوئتي رکندو آيو ته جيئن اڳتي انسان ذات جو صالح نسل پيدا ٿئي يڪي بعد ديگري پيغمبر ائين ٿيندا آيا. اها الله تبارڪ وتعاليٰ جي خاص قدرت هئي. انسان ذات کي ڇنڊيندو، صفا ڪندو، گند، غل، غش کان پاڪ ڪندو، ڌوئيندو، اڳتي انسانيت کي وڌائيندو آيو ۽ جڏهن جو قوم بچي ويا ته صالح هيا معنيٰ اولاد انهن جي صالحن جي هئي.

ثم ارسلنا رسلنا تترا پوء اسان موڪليوسين رسولن کي لڳوتار اڳتي جي لاء پوء ائين رسول ايندا ويا پوء موسيٰ عليه السلام آيو ۽ هارون عليه السلام بني اسرائيل جي قوم اهڙي طرح سان ائين اسان نبي مسلسل ڪري موڪلي ڇڏياسين ڪلما جاء امة رسولها جڏهن اچي پيو ڪنهن قوم وٽ انهن جو رسول اچي انهن کي ڳالهيون پيو ٻڌائي. ڪذبوه، اهي ان جو انڪار پيا ڪن. هيء هڪ خاص ڳالهه آهي ته انسان ذات ۾ بي شڪري جو ايڏو مادو آهي جو سوا لک رسولن منجهان ڪنهن هڪڙي رسول کي مڪمل طرح سان قوم وقت تي مڃي ۽ ان جو تابعدار ٿي پوي ائين نه ٿيندو. اتان سمجهه ۾ آيو ته انسانيت ۾ ايتري گندگي ۽ غل و غش اهو ٿي پيو وڃي جو وري اهي به نبين جي مخالفت پيا ڪن ۽ اهو پنهنجي فطرت کي جيڪا سليم فطرت الله تعاليٰ عطا فرمائي آهي ڪل مولود يولد علي الفطرت هر هڪ انسان فطرت تي ڄمندو آهي اها پنهنجي فطرت خراب ڪري پيا ڇڏين فاتبعنا بعضهم بعضهم بعضا پوء ڪڍ لاتوسين هڪڙن کي ٻين جي پويان وجعلناهم احاديث ۽ ان کي ڪري ڇڏيوسين قصا مطلب هي آهي ته رات جو ويهي ماڻهو ڳالهيون ڪن يا ڪچهريون ڪن ته ان ڪچهرين ۾ اهي ڳالهيون ويهي ڪن ته فلاڻي قوم ۾ فلاڻي وقت اڳي هڪڙا نبي آيا انهن پنهنجي قوم کي هدايت ڪئي ان قوم انهن جي هدايت نه ورتي الله جو عذاب آيو ان قسم جا قصا به ڪندا هئا ويٺا ڳالهيون ياد هونديون هيون ڏسنديون ڪن اهو آهي فجعلناهم احاديث پاڻ ۾ واقعات ويٺا بيان ڪن ۽ انهن واقعن کي ويٺا ٻڌائن تباهي بربادي جون اهي ڳالهيون هڪ ٻئي کي عبرت جي لاء پڙهي پيا ٻڌائن يا سمجهائن ائين به ٿئي پيو چئجي ته هنن کان اهي ڳالهيون پراڻيون وسريل هجن ائين به نه ثم ارسلنا موسيٰ پوء موڪليوسين موسيٰ عليه السلام کي هن جي ڀاء کي هارون عليه السلام کي رسول ڪري بآياتنا اسان پنهنجي آيتن سان وسلطان مبين ۽ کليل سند، سلطان، دليل، سند، مبين، پڌري، الي فرعون، اهو اسان موڪليوسين هن کي فرعون ڏي، وملئه ۽ هن جي سردارن ڏي، فاستڪبروا انهن به انڪار ڪيو، انهن به انڪار ڪيو، ايمان کان، الله تعالي جي هيڪڙائيء کان، موسيٰ عليه السلام ۽ هارون عليه السلام جي تابعداري کان. هو متڪبر ها، غريبن تي ظلم ڪندا ها ۽ انهن کي سخت سخت ڪمن ۾ مجبور ڪري اهي ڪم هنن کان وٺندا ها، جايون ٺهرائڻ، مڙهيون بڻائڻ ۽ ٻيا اهڙا وڏا ڪم جيڪي حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ هارون عليه السلام جي قوم قبطين کان ورتا ويا. قبطي قوم هي فرعون جي هميشه ظلمن ۾ پيڙجي رهيا ها. الله تعاليٰ موسيٰ عليه السلام کي موڪليو ۽ ان جو پروگرام هيو پنهنجي قوم کي هدايت ۽ حق جي تلقين ڪرڻ ۽ فرعون کي به جي مڃي وڃي ته ظلم دفع ٿي وڃي جي نه مڃي ته پنهنجي قوم جي آزادي گهري سمجه ۾ آيو ته تبليغ جو طريقو اهو هيو نبوي تبليغ جو طريقو هيو اهو نبي پنهنجي قوم کي اول اچي هدايت جو پروگرام ٻڌائي جيڪڏهن اهي ماڻهو سمجهي وڃن ۽ هدايت جا تابعدار ٿي پون ته مقصد پورو ٿيو ۽ جيڪڏهن نه ته هڪڙا تابعدار ٿي پيا ٻيا بي فرمان ان بي فرمانن کي جيڪڏهن اقتدار آ حڪومت آ ته انهن کان آزادي جي طلب ڪجي ته اسان کي آزاد ڪجي اسان جي قوم کي ڇڏيو ته اسان وينداسين بس ٻي صورت اها آهي مطالبو آزادي جو اسان جي علماء ڪرام هندستان ۾ مطالبو آزادي جو ڪيو ڇاڪاڻ ته پنهنجي ملڪ مان نڪري وڃڻ ايڏو همهگير ملڪ هندستان جو ڪاڏي وڃن ها؟ پوء هنن انگريزن کي چيو ته توهان نڪري وڃو اسان کي آزاد ڪيو ٻئي ملڪ جا ماڻهو تنهن ڪري جيڪڏهن پنهنجي ملڪ جا ماڻهو هجن ته پوء ان ۾ ڇا ڪجي هجرت اها ائين آهي جو ماڻهو پنهنجو وطن ڇڏي ٻئي پاسي هلي وڃي جتي هن آرام هجي مگر هندستان منجهه ڪاڏي وڃي ايتري مخلوق تنهنڪري جيڪي ماڻهو پري کان آيا ها اسان تي حڪومت ڪرڻ انگريز انهن کي پوئتي موٽڻ جي متعلق ۽ پنهنجي قوم جي آزادي جي متعلق انهن کان مطالبو ڪيو ويو اهو مطالبو اسان جي انبيا اسان جي علماء ڪرام ڪيو علماء امتي ڪانبياء بني اسرائيل جي بني اسرائيل جا نبي

نبين هدايت ڏني، هنن هدايت نه قبولي، نه قبولي ته آزادي گهري، بعينه ائين ٿيو. علماء ڪرام انگريزن کي پنهنجو پروگرام ڏنو ٻڌايو ته توهان مسلمان ٿي پئو، اهي حاڪم هيا اها ڳالهه نه پيا قبولين. پوء اسان موسيٰ عليه السلام ۽ ان جي ڀاء هارون عليه السلام کي موڪليوسي بآياتنا وسلطان مبين ۽

انهن بزرگن جي ڳالهه هنن نه مڃي، موسيٰ فرعون وارن، قالوا انؤمن لبشرين چوڻ لڳا اسان ايمان آڻينداسين اهڙن ٻن انسانن جي لاء مثلنا جيڪي اسان جهڙا آهن وقومهما لنا عابدون انهن جي قوم اسان جي غلام تابعدار اهڙي هڪڙي غلام قوم جا افراد آهن گهٽيا قسم جي قوم جا ماڻهو وري انهن کي جي ڳالهه اسان مڃي هنن کي پنهنجي سر تي رکون وجه اهو ٻڌايو ويو هدايت جي ڳالهه آهي ڪير به ڪري مگر غرور ايتري قدر مغرور کي محروم ٿو ڪري جو الله تعالا جي عذاب تائين هن کي پهچائي ڇڏي فڪذبوهما پوء انڪار ڪيو هنن جو اسان ڪونه مڃنداسين فڪانوا من المهلڪين پوء ٿي پيا اهي تباهه ٿيندڙن مان هلاڪ ڪيلن منجهان هلاڪت هنن تي ٿي وئي هلاڪت اها آئي ته بحر ۾ درياهه ۾ ٻڏي ويا هي جيڪو بحر احمر آهي بحر احمر ۾ ٻڏي ويا بحر قلزم ڳاڙهو سمنڊ هن جي ڀرسان هيو حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي قوم کي اوڏانهن وٺي ويو ته جيئن اسان نڪري وڃون پوء بادشاهه فرعون ان جي ڪڍ لڳو. الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام کي اتي رستو ڏنو. فرمائي فاضرب بعصاڪ البحر سمنڊ تي لٺ مار پوء چيرجي پيو ان ۾ رستو ٺهي پيو پاڻي ٻه ڦاڪون ٿي بيهي رهيو زمين پڌري ٿي پئي هي سڀ ان گهٽي ۾ لڳي ويا اندر جيترا ماڻهو گهڻي هيا فرعون ڏٺو ته رستو ٺهيو پيو آهي، اهو به لنگهي ويو اندر. منزل پنڌ جي چڱي هئي، هو تيستائين ساڳيء ڀر تي موٽي آيا. هلالي شڪل جيئن ٿيندي آهي گولائيء تي هڪڙي هنڌان لهي پئو، وري ٻه ٽي ميل پري وڃي انهيء جاء کان انهيء ئي سڻڪ پاسي تي نڪرو، ڇاڪاڻ ته سمنڊ جي پار هجڻ جو ته ڪو سوال ئي پيدا ڪونه هو. انهيء سمنڊ منجهان هلالي شڪل تي گولائيء تي وڃي اندر ٿي وري ٻاهر موٽي اچي پئو. هو ٻن ٽن ميلن جي فاصلي ۾. فرعون ڏٺو ته اهي ماڻهو اندر لنگهيا ٿا وڃن، رستو به ٺهيو پيو، اسان به هنن کي انهيء رستي سان وڃي پڪڙيون. هو جيئن لنگهي ويا، هوڏانهن پريان وڃي هوڏي پرين ڀر نڪتا، پاڻي ملي ويو. ائين الله تعاليٰ هنن کي ٻوڙي ختم ڪيو. ولقد آتينا موسيٰ الڪتاب الله تعاليٰ موسيٰ عليه السلام کي هاڻي پروگرام ڏنو. آزادي هئي جيستائين آزادي نه ٿي آهي تيستائين پروگرام ڪونهي بس الله جي هيڪڙائي نبي پاڪ جي فرمانبرداري الله جو ذڪر اهو ان ملڪ راني جو پروگرام تڏهن ٿيندو جڏهن ملڪ هٿ اچي اتان هڪڙي اسان کي ڳالهه سمجه ۾ اچي ٿي ته دستور جيڪو ٿيڻ گهرجي سو ايترو مختصر هجي ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن سڄو دستور ٻڌائبو ته سڄي دستور ٻڌائڻ ۾ موجوده حڪومت ان ۾ وڌيڪ غيرت ڪندي وڌيڪ مقابلو ڪندي، اهو ڊپلوميسي پاليسيء جي بلڪل خلاف آهي. الله تبارڪ وتعاليٰ قرآن پاڪ ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن تي ڪيترا راز اهڙا مخفي رکيا، جيڪي مقطعات حروف جي اندر ٻڌايا، ظاهري انهي پاليسي کي بيان نه فرمايو آهي ته تيئن قوم مقابلي جي لاء وڌيڪ تيار ٿئي ها ۽ سختي ڪري ها. هتي حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجو ڪوبه پروگرام ڪونه ٻڌايو آهي، بس منهنجي تابعداري ڪريو، مان جيڪي توهان کي چوان ٿو، عقائد درست ڪريو.

تفصيلات جيڪڏهن ڏبا اهو پاليسي جي خلاف آهي ۽ اهي تفصيلات اهڙا سٺا هوندا ڇو ته قرآن ۽ حديث جي روشني ۾ آهن جو وقت جي حڪومت تيئن ظلم ڪندي تيئن ڪوشش ڪندي ته هن پروگرام کي ٺڪرائجي پر جي اهو پروگرام مبهم هجي ته شايد ايترو مقابلو به نه ٿئي ڳالهه سمجه ۾ ٿي اچي الله ٿو ڄاڻي وڌيڪ ولقد آتينا موسي الڪتاب اسان موسيٰ عليه السلام کي ڪتاب ڏنو لعلهم يهتدون ته جيئن هدايت وارا ٿين پوء هن کي دستور ملي ويو فرعون جي هلاڪت کان بعد تورات شريف الله تعاليٰ مرحمت فرمايو جنهن ۾ رضا الاهي ۽ دنيا جي اندر عدالت انصاف جو پروگرام درج ٿيل هو اهو هنن کي مليو. انهيء تي هليا جيترو وقت هنن کي قوت ملي هليا وجعلنا ابن مريم وامه آيةً ان کان پوء اسان بيبي مريم کي ۽ ان جي پٽ کي بيبي مريم کي ابن مريم جو وري پٽ ان جو ان کي اسان قدرت جي نشاني بڻايوسي آيةً وڏي قدرت جي نشاني هن کي ڪيوسي ڇاڪاڻ ته عيسيٰ عليه السلام جي پيدائش عجيب قسم جي اها ٿي پئي جو جيئن جنسي تعلقات هوندا آهن ان کان بلڪل پاڪ صاف رهي تنهن ڪري الله جي قدرت جي نشاني بڻي باقي جيڪڏهن مروج طريقي سان هجي ها ته ان کي جنس ان کي آيت نه ڪري چئجي ها الله جي قدرت آهي ٻي ٻي شي شي آيت نشاني هوندي آهي

انهي دڙي کان هيٺ ٿي اتان آواز آيو ته تون جنهن دڙي تي ويٺي آن اها سٺي اشربي وقري عينا کاء ۽ پي ۽ پنهنجي اکين کي ٺار ان وقت ۾ انهي قسم جي تڪليف عورت کي ٿيندي آهي خشڪي وغيره ٻيو ٽيون وري کجور کائڻ سان ان جي ويم جي صورت ۾ ڪجهه آساني به ٿي پوندي آهي جو کجور ۾ ڪجهه گرمي وغيره آهي طبي لحاظ کان انسان جي طبيعت کي وڌيڪ نفعو ڏيندي آهي الله تعاليٰ حڪيم آهي اهو الله تعاليٰ پروگرام حضرت عيسيٰ عليه السلام تي ٻڌائي ڇڏيو هتي گويا انبيا ڪرام جي هڪڙي حرڪت پوري ٿي هڪڙي نشاط پوري ٿي ان نشاط جا ٻه حصا آهن هڪڙو حصو هلي ٿو حضرت نوح عليه السلام کان اچي پهچي ٿو ابراهيم عليه السلام تي، ٻي نشاط ابراهيم عليه السلام کان هلي ٿي حضرت عيسيٰ عليه السلام تي پهچي ٿي، جنهن ۾ يوسف عليه السلام اڳي ۽ پوء عيسيٰ عليه السلام ٿو اچي. انهن ٻن نشاطن جو پاڻ ۾ فرق اهو آهي ته پهرين جي حيثيت پرائمري تعليم جي آهي، ابتدائي تعليم جيئن جي ابراهيم عليه السلام تائين ان کان بعد اعليٰ تعليم آهي. ابراهيم عليه السلام جي تعليم ۾ اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرڪين اهو آهي پروگرام. معنيٰ چوي ٿو ته مان پنهنجي اهڙي رب جي ذات ڏانهن توجه ٿو ڪريان جيڪو آسمان ۽ زمين جو پيدا ڪندڙ آهي. مان ڪو به شرڪ ان سان نه ڪندس سڌو سنئون پنهنجي رب جي تعليم توحيد ۽ توجه انهي ڏي. يا اعليٰ تعليم آهي ۽ هاڻي پرائمري تعليم ۾ شيون ڏيکاربيون آهن ٻار کي سمجهائبي آهي ته ڏس هيء شيء آهي اها شيء سامهون رکبي آهي ان شيء جي بيان ڪرڻ وقت جيڪو آواز ايندو آهي ان آواز جي پهرين اکر کي پڪو ڪرائبو آهي جيڪڏهن ڪجهه وڏڙو هوندو آهي ته پوء ٻه ٽي اکر هن کي ياد ڪرائبا آهن ته جيئن شيء جو نالو جيڪو هن کي وٺڻو اچي ٿو سو لکيل پڙهڻ به اچيس ته الله تبارڪ تعاليٰ جي ڪائنات ۾ شيون رب جون ڪيتريون قدرتي، آسمان، زمين، سج، چنڊ، ستارا، هوا، باهه، پاڻي، مٽي، وڻ، ٽڻ، پکي، پکڻ، هوا هي رب تعاليٰ جي قدرت جا نشان آهن. اتان انهن کي توجهه ڏياري انهن جي مالڪ ۽ خالق پيدا ڪندڙ ڏانهن رستو ڏبو هو. اها هئي تعليم ابراهيم جي. ٻاهرين دنيا جون شيون ڏيکاري الله ڏي توجهه ڪرائڻ. پر ابراهيم عليه السلام ڀيري تعليم سڌي سئي ٿي وئي. ڇو ته جڏهن اعليٰ تعليم ٿيندي آهي ته اتي انهي قسم جي تعليم نه هوندي آهي. سڌو سنئون مضمون هوندو آهي. اهو مضمون هو اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرڪين اعليٰ تعليم جو دور هتي پورو ٿيو. هاڻي دنيا بلڪل تيار ٿي چڪي ابتدائي تعليم سان اعليٰ تعليم سان هاڻي هاڻي اهڙو هڪڙو معلم ٿو اچي ۽ اهڙو هڪڙو وڏو نبي ٿو اچي جيڪو اهو نبي اهڙي تعليم پيش ٿو ڪري جيڪا شروع جو ٿئي ته وري هلي قيامت تائين پهچي اهڙي انتهائي تعليم خاتم النبيين سيد المرسلين جنهن جي تعليم جامع آهي سڀني تعليمن جو رب تعاليٰ جي وچ ۾ هدايت ٿو ڪري سڀني رسولن کي رسولن جي تابعدارن کي

جيئن انسان کي کاڌي کائڻ سان مقابلي جي طاقت پيدا ٿيندي آهي، حيوانيت ۽ جواني ماڻهوء جي وڌندي آهي، اهڙيء طرح حلال جي کائڻ سان روحاني طاقت وڌندي آهي ۽ جيڪي تبليغ ۽ دين جي ٻڌائڻ ۾ مصيبتون اينديون آهن، ان جو مقابلو ڪندو آهي. جيئن هڪڙو بهادر پنهنجي مقابل جي. طاقت کي پنهنجي قوت دافعانه سان ٺڪرائي ۽ پنهنجي وجود کي به بچائيندو آهي، ان جي طاقت کي به ماري مات ڪندو آهي ۽ جيڪو ان جو حملو هوندو آهي ان جي به سهپ جي حيثيت رکندو آهي. ائين الله تعاليٰ انبياء ڪرام کي ان جي جماعت کي حلال کائڻ جو حڪم ٿو ڪري ته باطل جي پاسي کان جيڪو توهان جي مٿان رد عمل ٿيندو ان رد عمل جي ڪري ڪا اذيت يا ڪو زور پهچندو تنهن جي دفاعي طاقت توهان وٽ هجي، دفاعي طاقت روحاني قوت سان، روحاني قوت حلال کائڻ سان ٿيندي آهي. تڏهن الله تعاليٰ هڪدم سڀني نبين جو پروگرام ٻڌائي سڀني نبين جي پروگرام جو جيڪو جوهر آهي اهو ٿو ٻڌائي اهو ڇا آهي اڪل حلال وصدق مقال نبين جو گفتگو ته سچ هو الله جو ڪلام هو ۽ ان سچي گفتگو کي بيان ڪرڻ جي لاء جيڪي مصيبتون آيون اهي نبين سٺيون تنهن جو سبب آهي حلال کائڻ نبي حرام خور هڪڙو به ڪونه ۽ نبين جي جيڪا جماعت هئي سا ويندي تڏهن انهن جي ڪاميابي ٿي جو الله تعاليٰ انهن جي مقابلي ۾ جيڪي آيا انهن کي هلاڪ ڪيو ۽ نبوي پروگرام ۽ دين جو جيڪو نسل هيس ائين محفوظ رکيو يا ايها الرسل ڪلوا من الطيبات اي رسولن جي جماعت کائو توهان طيب شيون سٺيون شيون پاڪ شيون کائو واعملوا صالحا نيڪي جا ڪم ڪريو ڀلا ڪم ڪريو نيڪي جو ڪم ماڻهو تڏهن ڪندو جڏهن حلال کائيندو ان منجهان هڪ طاقت پيدا ٿيندي. اها طاقت نيڪيء جي ڪرڻ جي هوندي ۽ ان جي مٿان مواظبت ۽ هميشگي رکجي. اني بما تعملون عليم مان جيڪي جو عمل ٿو ڪريان توهان عمل ٿا ڪريو ان کي ڄاڻان ڄاڻو ٿا الله تبارڪ وتعاليٰ هتي حلال کائڻ جو تاڪيد انهيء ڪري ڪيو ته ماڻهو پنهنجو رزق ڪمائي حلال کائي محنت ڪري حضرت عيسيٰ عليه السلام جي قوم ۾ رهبانيت هئي ڪيترا اهڙا ماڻهو هوندا هيا جيڪي ڪا به محنت ڪانه ڪندا هئا رڳو اڪيلڙا ويٺا هوندا هئا لا رهبانيت في الاسلام اسلام ۾ رهبانيت ڪانهي محنت آهي ڪوشش وارو جفاڪشي وارو مذهب آهي تنهن ڪري انسان کي محنت ڪرڻ گهرجي بعض احاديث ۾ اچي ٿو ته جيڪو گوشت حرام منجهان پيدا ٿيو آهي ان جي لاء جهنم جي باهه ڪافي آهي مطلب ته اهو جهنم جو حقدار آهي حلال کائڻ سان نيڪ ڪم ڪرڻ وارن کي هي خيال رکڻ گهرجي ته الله تبارڪ وتعاليٰ اسانجي مخفي ۽ ظاهر احوال کي اعمال کي ڏسي ٿو ۽ اسان سان ان احوال جي ۽ اعمال جي مطابق اسان سان فيصلو ڪندو اهو جيڪو خطاب آهي الله تعاليٰ رسولن کي ڪيو آهي اهو حقيقت ۾ امت کي ٻڌايو آهي تڏهن فرمائين ته مان توهان جي ساري حالات کي ڄاڻان ٿو ان هذه امتڪم امة واحدة امت بمعنيٰ ملت هي توهان جو دين هڪڙو ئي دين آهي تنهن ڪري هن کي چنبڙي پئو انا ربڪم مان توهان جو رب آهيان فاتقون مون کان ڊڄو منهنجو خوف ڪريو اهو الله جو حڪم آهي معنيٰ فيصلو اهو اچي ويو فاتقون جو مطلب منهنجو توهان لحاظ رکو ۽ هي دين توهان جو امت توهان جي ملت توهان جي واحد آهي امت بمعنيٰ ملت جيڪي به نبي ٿي گذريا آهن اول کان آخر تائين ڳالهه ساڳي هڪڙي اها خود صداقت جي نشاني آهي جو ان ۾ ڪنهن ڳالهه جو فرق نه آيو

انهي معرفت ۾ غلطي ڪئي. نبين جي مڃڻ وارن به غلطي ڪئي. نبين جا نه مڃڻ وارا اهي ته هونئن جدا آهن. جيڪي مڃڻ وارا آهن تن به نبين جي سنت کي ڇڏي غلطي ڪئي. اڳي جيئن ته انهي معاملي جي عمر ٿورڙي هوندي هئي. تنهن ڪري اها قابل ذڪر ڪانهي. حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم کان پوء قيامت تائين جيئن ته جيڪو دين آهي تنهن ڪري اها قابل ذڪر مسلمان هجڻ کان بعد ماڻهو بدعت ۾ شرڪ ۾ ڪفر ۾ گندگين ۾ ڪاهي پئي ۽ پاڻ کي مسلمان ڪوٺائي فتقطعوا امرهم جي اڳي اسلام ۽ ڪفر ۾ هوندو هو هاڻي خود اندر اسلام ۾ ويو آهي تڏهن نبي سائين فرمايو ته منهنجي امت ۾ ٽيهتر فرقا ٿيندا اڳي ٻاهتر فرقا هيا اڃا اڳي ايڪهتر فرقا هئا يهودين ۾ پوء نصارن ۾ پوء اسان جي هن قوم ۾ ائين ته آهي پر خصوصي طرح سان ان ڳالهه جو اثر اسان تي پيو آهي

۽ انهيء جي مٿان ڪفايت ڪندڙ، قناعت ڪندڙ، آهي. ٻئي پاسي ڏانهن جيڪڏهن حق اچيس ته ان حق کي نه مڃي، جهڙي طرح يهودين چيو هو، قالوا قلوبنا غلف، اسان جون دليون لفافي ۾ پيل آهن. معنيٰ اسان جي دل ڪنهن ٻئي جي ڳالهه ڪانه مڃيندي. جيئن لفافي ۾ خط وجهي بند ڪريو، مهر ماري ڇڏيوس، هاڻي اندر اکر ڪيئن وجهبا؟ يهودين پنهنجي تعليم کي سربمهر ڪري ڇڏيو. حالانڪ يهودين جو دين آخري دين نه هيو.

نبوت جي دعويٰ جو مسئلو اهو جدا آهي، باقي ائين ئي ماڻهو مسلمان ٿي ڪري ۽ ٻيو نبي مڃي ۽ پوء پاڻ کي چوي، اها تقريبن ئي غداري ۽ دشمني انگريزن جي ٿي، جو اها حرڪت هنن سمجهي ۽ پوء ڪئي آهي، نه ته هونء في نفسه اها ڳالهه ڪانه هئي. ائين ئي اختلاف هيو. فرقن جو اختلاف رسم ۾ رواج ۾، فتويٰ ۾، تقويٰ ۾، طهارت ۾، تعليم ۾، اهي حرڪتون هيون عقائد ۾. هر هڪڙو ماڻهو پنهنجي حالت تي خوش ٿي ويهي رهي زبرا بمعنيٰ فرقا زبرا بمعنيٰ احزابا زبر جمع زبور جي زبور چئبو آهي فرقي کي زبور چئبو آهي طائفة من الڪلام کي ٽڪرو هڪڙو ڪلام جو هجي لکيل يا زبور چئبو آهي فرقي کي طائفة من القوم جماعت کي هر هڪ قوم پنهنجا پنهنجا جدا ٽولا ٽڪڙا ٽڪڙا ٺاهي ڇڏيا ڪل حزب بما لديهم فرحون هر هڪڙي جماعت جيڪي جو انهن وٽ هيو ان تي خوش هيا معنيٰ معجب هئا پنهنجي دين تي ۽ ان کي پسند ڪندڙ هيا ٻئي جي دين کي ٺڪرائيندڙ هيا تحقيق جو مادو انهن ۾ هليو ويو دين جي باري ۾ تحقيق جو مادو هليو ويو ڇو اصل ڳالهه هيء هئي ته آخرت جڏهن ماڻهو کي هلي ويندي آهي ته ان جي متعلق تحقيق به ڇڏي ڏيندو آهي

جن ماڻهن فرقا ڪيا، جن ماڻهن پنهنجي عقائد ۽ خيالات ۾ غلط فيصلن تي ٽڪي ۽ حق کي ٺڪرايو، اي نبي تون انهن جي غم ۾ نه پؤ، انهن کي ٿورڙي مهلت ڏي، اهي پنهنجي جهالت جي ۽ غفلت جي نشي کان جڏهن نه هلي سجاڳ ٿيندا ۽ اها گهڙي اچي ويندي پوء پاڻ کي خبر پوندي، مگر اها گهڙي اهڙي ڪانهي جو پوء هلي انهن کي نجات ملي. عذاب الهي ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين هنن ماڻهن پنهنجي عزت ۽ پنهنجي مقبوليت جو دارومدار هڪڙو ٻيو ڪم سمجهيو هو دنيا ۽ دولت جي ترقي جو چوندا آهن اڪثر اموالا واولادا اسان اولاد ۾ به وڌيڪ آهيون اسان مال ۾ به وڌيڪ آهيون مال ۽ اولاد ۾ وڌيڪ هجڻ کي هنن پنهنجو ڪمال سمجهيو هو

بل لا يشعرون اهي نٿا ان ڳالهه کي محسوس ڪن ۽ ان ڳالهه ۾ شعور نٿا ڪن ته اها جيڪا اسان سان هن وقت ۾ ايتري قدر ڪشادگي ڪئي وئي آهي مال ۽ اولاد ۾ افراط آهي اها فضيلت ۽ اسان جي ڪرامت آهي يا اهو استدراج ۽ امهال آهي رب تعاليٰ ڪيترن بي فرمانن کي دنيا جا نفعا ڏيندو آهي ته جيئن اهي الله جي عنايت تي شڪر ڪن پر شڪر جي بجاء هو ڪفر جي پاسي ڏي هليا ٿا وڃن، رب تعاليٰ انهي دولت کي ته به روڪي نه ٿو، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اسان انهن کي پوء وري ڍر ڏئي ڇڏيندا آهيون جو انهن کي پتو نه پوندو آهي واملي لهم ان ڪيدي متين پوء اسان انهن کي ان پاليسيء تائين يڪو ڍر ڏئي ڇڏيندا آهيون پاليسي هوندي آهي سزا جي جيستائين اچي

ان وقت ۾ پشيمان ۽ پريشان ٿيڻ جي ڪا به معنيٰ نه هوندي. مثال طور مسلمانن اسان جي هن ملڪ پاڪستان ۾ هڪ لفظ تي ملڪ جي تقسيم سان اتفاق ڪيو ڪيتري قدر صحيح هو يا غلط

جيڪا حق جي جماعت هئي تنهن سان مخالفت ۽ مقابلو ڪيو ۽ مخالفت سان هنن هن جي قوت کي ڪمزور بڻايو اهو جيڪو اختلاف هوندو آهي سو قوت کي وڃائيندو آهي بجاء هن جي جو بس ڪري ويهن ها بس به نه ڪيو مخالفت ڪيو اها سازش هئي هڪڙي انگريزن جي مخالفتن جي نتيجي ۾ اهڙي حالت پهتي جو ڪنهن حد تائين مسلمان بي بس ٿي ويو آهي آيا قرآن جو دستور ممڪن آهي الله جي حڪم کي هن قوم جي مٿان رب جي مخلوق تي خالق الله مالڪ الله رب جي ملڪ ۾ رب جي خلق تي الله جي قانون کي جاري ڪرڻو آهي ممڪن به آهي اها ڳالهه ايتري مشڪل ٿي وئي ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون باقي اهي ماڻهو جيڪا حق جي جماعت آ، حضور انور صلي الله عليه وسلم فرمايو ته هڪڙي جماعت هوندي الله جي مدد ۽ نصرت انهن سان هوندي جيستائين دين جي خدمت ڪندا الله جي رستي ۾ جهاد جي پرچار ۽ دين جي تبليغ ۽ حق جي حمايت ٻڌائيندا رهندا لا يخافون لومة لائم ڪنهن ملامت ڪندڙ جي ملامت کان نه ڊڄندا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون بيشڪ اهي شخص جيڪي الله جي خوف کان ڊڄن ٿا

جڏهن هڪڙي قوت جمعو نه ٿي سگهي آ تيستائين زبان سان حق جو آواز بلند ڪرڻ اهو به جهاد آ ۽ افضل الجهاد آ فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم افضل الجهاد ڪلمة الحق عند سلطان جائر ڀلي ۾ ڀلو جهاد آهي ظالم بادشاهه جي آڏو حق جو ڪلمو چوڻ ان کي ڀلو جهاد نبي سائين فرمايو آ ٻيو هوندو آ جهاد جيڪو ڪافرن سان ٻاهران ملڪ جي مقابلي ۾ ڪبو

طاعات ڏين ٿا، الله جا حق هجن، ماڻهن جا حق هجن، دلين ۾ انهن کي خوف آهي ته متان الله تعاليٰ اسان جا اهي نه قبول ڪري. انهي ڳالهه جو خوف رکي پوء اهي حقوق ادا ٿا ڪن، پنهنجي مالڪ جا حق هجن يا ان مالڪ جي ٻانهن جا حق هجن. انهم اليٰ ربهم راجعون يقين ٿا رکن ته اهي پنهنجي رب ڏانهن موٽندڙ هوندا ۽ رب تعاليٰ سان اسان جو حساب ڪتاب هوندو. اهي ماڻهو آهن ڪامياب.

معنيٰ درحقيقت اصلي ڀلائي اعمال صالحه جي ڪري آهي ۽ سهڻي اخلاق جي ڪري آهي، سا رب تبارڪ وتعاليٰ هنن کي عطا ٿو ڪري، مال ۽ اولاد جي ڪري ناهي جيئن ڪفار ٿا سمجهن. ڪافرن سمجهيو ته مال ۽ اولاد جي ڪري، حڪومت جي ڪري الله تعاليٰ وٽ عزت ٿي ويندي، پر نه! اعمال صالحه، عقائد بهتر، اخلاق حميده، ملڪات فاضله جيڪي به انسان کي رب تبارڪ وتعاليٰ سان سچا ڪندڙ ڪردار آهن، اهي انسان جي سچائي جو ۽ عزت جو. ڪارڻ آهن. لا نڪلف نفسا الا وسعها اسان ڪنهن نفس کي ڪو بوجه نٿا وجهون الا وسعها مگر هن جي گنجائش آهر جيڪا هن کي طاقت توفيق آهي الله فرمائي ٿو اسان اوترو ئي بار وڌو آهي ڪو وڌيڪ بار ڪونه وڌو آهي تنهن ڪري ڪنهن به شخص کي اها ڳالهه سمجهڻ نه گهرجي ته ڪو رب تعاليٰ اسان جي مٿان وڏو وزن وڌو آهي وڏي وزن جو ته ڪو سوال ئي کونهي الا وسعها معنيٰ قدر طاقت آهي وسعت جي معنيٰ قدر طاقت مٿي نه ولدينا ڪتاب ينطق بالحق اسان وٽ هڪڙو ڪتاب آهي دفتر آهي جو حق سان ٿو ڳالهائي معنيٰ اسان جو ڪتاب سچ ۽ حق ٿو ٻڌائي وهم لا يظلمون ۽ ان ۾ ظلم هن سان نه ڪيو ويندو مٿي جيڪي اعمال ۽ خصلتون بيان ڪيون ويون آهن اهي مشڪل ڪونهن ته انسان جي طاقت کان ٻاهر نه آهن رب تعاليٰ پنهنجي ڳالهه ٿو ٻڌائي ته اسان جي عادت نه آهي جو انسان ڪمزور ضعيف البنيان ان کي اٿي ۽ اسان مجبور ڪريون ۽ ان کي سندس طاقت کان مٿي رکون رب تعاليٰ انسان جي طاقت ۽ صلاحيت ۽ حيثيت کي ڄاڻي قرآن پاڪ جا احڪام اهڙا ٻڌايا آهن جيڪي ان تي پورا آهن الانسان اهو قرآن شريف تي عمل ڪري ٿو ۽ قرآن پاڪ انسان جي ڪردار ۽ اقدار تي برابر پورو آهي ڪو به حڪم اهڙو قرآن جو ڪونهي جو انساني طاقت کان ٻاهر هجي تڏهن فرمائي ٿو ته اسان جيڪا ڳالهه ڪئي آهي لا نڪلف نفسا الا وسعها سندس طاقت آهر ڳالهه ڪئي آهي وسع جي قدر ۽ اسان وٽ هڪڙو وڏو دفتر آهي ڪتاب ينطق بالحق معنيٰ جيڪي نفس انسان جو دنيا ۾ ڪم ڪري ٿو اهي سموري جا سمورا اسان وٽ لکيل آهن صحيفه اعمال اسان وٽ هڪڙو دفتر هوندو جيڪو حق جي ڳالهه هلي ڪندو معنيٰ انسان جيڪي دنيا ۾ ڪم ڪندا انهي تڪليف پنهنجي کي استعمال ڪيو اهو سمورو سچ لکيل هوندو وهم لا يظلمون انهن تي ظلم نه ڪيو ويندو ظلم نه ٿيندو معنيٰ انهن جي اعمال کي کٽائي لکيو وڃي ائين نه ٿيندو يا جتي انسان جي طاقت کان ٻاهر ڪم هو ان کي به طاقت ۾ رکي ۽ ان کي جوابدار بڻايو وڃي ائين به نه ڪيو ويندو بل قلوبهم في غمرة من هذا پر دليون انهن جون غفلت ۾ آهن بيهوش آهن انهيء کان غمرت معنيٰ غفلت غمرت معنيٰ جهالت معنيٰ هن قرآن کان جيڪو اهڙو قرآن چٽا مسائل ٻڌائي ٿو ۽ معنائون سمجهائي ٿو انهي قرآن کان غفلت ۾ من هذا جو مطلب قرآن پاڪ بلڪه دليون انهن جون في غمرتن غفلت ۾ آهن من هذا هن قرآن کان ولهم اعمال من دون ذلڪ ۽ انهن کي عمل آهن ان کان سواء ٻيا معنيٰ قرآن جي احڪام کان سواء ٻئي قسم جا انهن کي عمل آهن جيڪي الله ٻڌايا ان جي برخلاف دون ذلڪ جو مطلب آهي قرآن جي بغاوت مخالفت هم لها عاملون ان جو عمل ڪن ٿا حالانڪه قرآن جي مخالفت ۾ وڏي تڪليف آهي هر بي فرماني جي اندر سخت محنت ڪرڻي ٿي پوي

اهي معنائون اٿس ان جون، يجأرون جي معنيٰ، چلائيندا، چيخيندا، فرياد رس ڪو گهرندا، مددگار، مددگار جي ڪا ڳالهه پڪاريندا، لا تجأروا اليوم، اڄ رڙيون نه ڪريو، اڄ مددگار نه گهرو، اڄ شور نه ڪريو، انڪم منا لا تنصرون، بيشڪ توهان اسان کان نه ڇڏايا ويندؤ، جو توهان جي ڪو نصرت ڪري ۽ اسان کان، اسان جي هٿ کان توهان کي ڇڏائي، هن اخروي عذاب کان. نه ڇڏايو ويندو. هڪ يا دنيا ۾ جيڪا توهان تي گرفت ٿئي، غفلت ڪندي ڪندي ڪندي توهان الاهي قانون کي پوئتي هٽائي ڇڏيو، ظالمن سان توهان اها ساٿ ڏنو، پوء جڏهن عذاب الاهي دنيا ۾ اچي ويندو هاڻي انهيء کان ڪيئن ماڻهو بچندو؟ چيخ پڪار بلڪل بيڪار، مددگار ڪوئي به توهان جو نه پهچندو جيڪو توهان کي ڇڏائي. اهو نمونو هڪڙو عذاب جو جو انهن جي چيخ پڪار به هئي، بي بسي جي حالت به هئي، مڪي جي ڪافرن اکين سان ڏٺو. بدر جي لڙائي ٿي، وڏا وڏا سردار سرمائيدار گرفتار ٿي ويا، ستر انهن جا قتل ٿي ويا، عورتون مهينن تائين روئنديون رهيون، نوحه پڪار ڪنديون رهيون، مٿي جا وار ڪترائي ٺوڙهيون ٿي واريون وار مٿي ۾ وجهڻ لڳيون، چيخيون چلايون.

جيڪا عدليه حڪومت هئي، انصاف ۽ نبوت چمڪي پئي، اسان سان به ائين ڪر، ست سال ڏڪر جا پيا، حتي اڪل الجلود والعظام، اهڙو ڏڪر پيو جو ماڻهو کلون پيا چٻاڙين، هڏيون ڪٽي پيا ڦڪين. نبي سائين جن هجرت ڪري آيا، هجرت ڪري ۽ اها بلا پئي ڪافرن تي. عجيب ڳالهه آهي هڪڙي اها ته جيڪي مومن هئا، انهن تي اها تنگي نه پئي، ان ڳالهه ڏي توجه ڪونه ويو آهي گهڻو. ڇو ته انهيء قسم جي تڪليف جي دانهن هڪڙي مسلمان نه ڪئي آهي ۽ اهي ڪافر نبي سائين جن وٽ دعا جي لاء آيا ۽ ڪنهن مسلمان نبي سائين جن کي ڪونه اچي چيو ته سائين اسان جي لاء دعا گهرو جڏهن نبي سائين مديني منوره آيا ست سال پويان باقي وڃي بچا هئا اهي ان وقت ۾ به اهي ڪافر آيا اچي چيو ته تون چوندو آهي ته مان رشتيدارن سان مهرباني ڪندو آهيان مان غريبن جي مدد ڪندو آهيان رنن زالن جي پرگهور ڪندو آهيان مسافرن جي خدمت فرمائيندو، ها، ڪيئي تنهنجي قوم بک ۾ ٿي مري، ڏڪر جي اندر ذليل ٿي آ، توهان دعا گهرو الله تعاليٰ کان ته ڪي مينهن وسائي آباديون آسانيون ڪري. پوء فرمايو ته توهان به الله تعاليٰ کي ته مڃيو، الله جي دين کي مڃيو جي اسان ائين ڪنداسين. پوء نبي سائين جن دعا گهري، پوء سڪر سڻائيون ٿيون، آزاديون ٿيون. مطلب ان منجهان هي آهي ته انهن مسلمانن کي تڪليف نه پهتي، ڪافر دعا گهرائڻ آيا، نبي سائين جن کان مسلمان نه چيو دعا گهري هڪڙو حرف عبرت جو آهي ۽ انهي پاسي ڏي توجه ڪنهن ڪونه ڪيو آهي. ڳالهه اها هئي ته رب تبارڪ وتعاليٰ مسلمان جي رزق جو در ٻن پاسن جو کوليو آهي.

وضربنا علي آذانهم اسان انهن جي ڪنن تي ٿپڪي ماري ننڊ ڪرائي ڇڏي سي انهن کي ننڊ ويئي ويئي ٽي سؤ نو ورهيه هڪڙو ماڻهو جيئرو پيو رهي ننڊ ۾ پيو پاسا اٿلائي چڱن ڀلن وانگر خدا جو رزق اهڙي طرح جيڪو شخص رب تعالا سان تعلق رکي ٿو ۽ انهن جو تعلق الله سان هيو سمهيا ها ذڪر تي ستا ها الله تعالي هن جي ننڊ عبادت ڪئي اهڙي طرح جيڪو شخص الله جي نالي تي دوام ڪندو ۽ ان جي مٿان استمرار رکندو ته رب تبارڪ و تعالا جي طرفان اهو جيڪو باطني رزق آهي تسلي جو رزق آهي برڪت ۽ رحمت جو رزق آهي اهو هن کي ملندو هڪڙي شي اسلام ۾ هي ڳالهيون سمجهڻ سوليون هڪڙي شي جيڪا هڪڙي کجور جي کوکڙي آهي انهيء هڪڙي کوکڙي کي توهان خيال ڪري ڏسو، پوکيوس ٿا اڄ، سؤ ورهيه تائين جيڪا اها کجي هلي، فرض ڪيو، ۽ هلندي وڃي، گهڻا مڻ ڪندي کجور جا، گهڻيون کوکڙيون ڪندي، جنهن کي جانور کائن، گهڻا پوٽا پن ڪندي، جيڪي باهه ۾ ٻارجن، مڻ ئي ٿي ويندا، ۽ اهي سڀ الله تعاليٰ مروڙي انهيء کجور